جنهن جي گهر ۾ رهيو پيو آهي هاڻ اها ڪيترو وقت پنهنجو هن اشد پنهنجي ان کي لڳو وڏي ٿيڻ ۾ يا ڇا ٿيو ولما بلغ اشده آتيناه حڪما و علما و ڪذلڪ نجزي المحسنين الله تعاليٰ جو جيڪو آيت ٻاويهين پڙهيسون يا هاڻي

جڏهن حضرت يوسف عليه السلام چوندو مصر ۾ پهچندا ئي ۽ اتي حضرت يوسف عليه السلام هن کي چوندو ته پنهنجي ڀاء کي وٺي اچجو نه ته مون وٽ نه اچجو ڇا جو ڏسو ڪونه ٿا ته آئون ڪهڙو سٺو مهمان نوازي ٿو ڪريان ۽ ڪهڙو سٺو ٿو هلان ۽ پورو ڪيل ڏيان ٿو پنهنجو ماپو سٺو ڏيان ٿو ۽ توهان وٺي اچجو پنهنجي ڀاء کي ته پوء ڀائر چون ٿا ان ۾ جيڪو به هڪڙو چوي ٿو يا سڀئي ٿا چون سنراود عنه اباه اسين ان کي ريهي ريبي وٺي اينداسون ۽ اسين ان ۾ قابليت رکون ٿا يا صلاحيت يعني پيء کي اسين ڪيئن ريهي ريبي سگهون ٿا اها اسان کي خبر آهي اسان ڪري سگهنداسون اها ڳالهه ڪا وڏي ڳالهه ناهي اسان جي لاء هاڻي هنن جي لاء ڀائرن جي لاء وڏي ڳالهه ناهي جو ريهي ريبي سگهن پنهنجي پيء کي عليه السلام عليهم السلام پنهنجي يعقوب عليه السلام کي پر

ماڻهو لڙي پوي ان پاسي جنهن پاسي لڙائڻ جي ڪوشش پئي ڪجي پوء هتي ٿي ائين ڳالهه راودته التي هو في بيتها جنهن جي گهر منجهه هيو يعني مائي جيڪا عزيز مصر جي گهر واري عن نفسه سندس نفس کان يعني پاڻ ڏي ڇڪيائين يعني هن جي نفس جي خلاف هن جي مرضي جي خلاف يعني هن نٿي چاهيو ته آئون وڃان پر ان جي خلاف مطلب هن کي ريبي ٿي پنهنجي طرف ڪري ٿي هاڻي هن جو عرض ڪيوسون اڳ ۾ هڪڙو ته هن کي يعني ڏسڻ گهرجي ادب سان ڏسڻ گهرجي هن ڳالهه کي ڇو ته هي حضرت زليخا عليه السلام نبي الله الله جي نبي تي عاشق ٿي آ ڪو توهان جهڙي مون جهڙي تي عاشق ڪونه ٿي آهي بڇڙي عورت اهڙي ڪونهي جو جنهن تنهن تي عاشق ٿيندي ٿي وڃي ان ڪري تمام هڪڙي بي ادبيء جي ڳالهه ٿيندي جو هن جي خلاف چئجي ته هوء اهڙي بڇڙي هئي، اهڙي بڇڙي، اهڙي بڇڙي نه هو اهو مجاز جو عشق آهي اهو سڀ ڪنهن کي اچي ٿو پنهنجو جيڪي وڏا وڏا بزرگ آهن اهي مجاز ۽ تاج محمود سائين امروٽي صاحب جيڪو تاج محمود جنهن جو قرآن شريف ترجمو آهي انهن لکيو آهي جيڪو يوسف زليخا تنهن جو پريت نامو هن منجهه تمام سهڻي نموني سان اها ڳالهه سمجهائي آهي پريت نامي منجهه ته منهنجو مرشد جيڪو سندن مرشد جيڪو ڀرچونڊي صاحب ڀرچونڊي وارو صاحب محمد صديق صاحب ان زماني ۾ هيو پنهنجو سائين جو تاج محمود صاحب جو مرشد هو ان چيو ته مونکي ان مجاز جي ڳالهه اها سمجهائي سبحان الله تمام تمام سهڻي چئي ٿو ته هي مجاز ضروري آهي ۽ مجاز قنطرة الحقيقت حقي جيڪو چوندا آهن سڀئي پنهنجو صوفي ته حقيقت ڏانهن ڇڪي ٿي حقيقت جي ڪنجي آهي يا حقيقت کي ڪٽڻ واري مطلب جي جيڪا به ڳالهه چئجي قنطرة الحقيقت حق ڏانهن وٺي ٿي وڃي ته پوء مطلب جيڪو مجاز ۾ پڪو پڪو پر جيڪو لڙي پيو بڇرائيء ڏانهن ته پوء ان کان ڳالهه وئي هٿن منجهان پر جيڪو ان تي قابو رهيو پوء مجاز جيڪو آهي سو ضروري آهي سو ان کان پوء چئي ته مون کي منهنجي مرشد سمجهايو ته مجاز پهرين مطلب ته مان سائين تاج محمود امروٽي پنهنجو فرزند هوس حسن ان جي وفات کان پوء هي پرت نامو لکيو آهي ۽ انهي جي عشق ۾ ڄڻ ان جي وفات جي ڏک ۾ افسوس منجهه اهو ڄڻ پرت نامو لکيو زليخا جو اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته هي به پنهنجي اولاد سان جيڪو آهي سو مجازي عشق آهي. پنهنجي گهر واري سان پنهنجي ٻئي محبوب سان جيڪو جنهن سان ماڻهو شادي ڪرڻ ٿو چاهي يا هي هو اهو به هڪڙو مجازي عشق آهي پر پنهنجو مرشد سان جيڪو عشق آهي اهو به مجاز جو عشق آهي ۽ محمد نبي صلي الله عليه وسلم سان جيڪو عشق آهي اهو هڪ مجاز هي ليولس آهن ان تان ماڻهو هڪڙي ليول پوء ٻي ليول پوء ٽين ليول چوٿين ليول محمد صلي الله عليه وسلم جي عشق جنهن نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جو عشق مرشد کان مٿي عشق ئي عشق ٿيندو پوء حقيقت جو عشق رب پاڪ تعاليٰ جو عشق جيڪو آهي سو پوء ٿيندو پوء اهو ٿيندو وڃي عشق جيڪو سو صحيح حقيقت وارو باقي هي سڀ جيڪي سي مجازي ڏاڪا آهن پنهنجي محبوب سان يا پنهنجي اولاد سان يا پنهنجي مرشد سان يا پنهنجي نبي پاڪ صلي الله وسلم سان هي عشق جا ڏاڪا، هي مجاز جي عشق جا ڏاڪا آهن. والحمد لله پاڻ هتي هيء ڳالهه ادب سان ڪجي، بيهودگي سان نه ڪجي، بي حيائي سان مطلب ته ماين کي انهن کي عورتن جيڪي مصر جون عورتون آهن انهن به تمام وڏي ڳالهه ڪئي آهي ته جن لاء اتي پهچنداسون ته انهيء ڳالهه کي ڪنداسون ته هي هي عورتون ڪيڏي تعريف جي لائق آهن جو جڏهن انهن کان پڇيو ٿو وڃي ته توهان جي توهان ڇا ٿا چئو هن يوسف عليه السلام جي متعلق ته هو چون ٿيون ته اسان کي ڪو عيب هن ۾ ڏسڻ ڪون ۾ آيو سبحان الله جيڪڏهن اهڙيون بڇڙيون عورتون هجن ها ته پوء چون ها هي ته اهڙو آهي هي ته اهڙو آهي اهڙو ته اهڙو آهي پوء هتي شاهدي ڪيئن ڏين ها پر شاهدي ڏنائون ۽ حضرت زليخا عليه السلام پاڻ شاهدي ڏني پر هاڻي اسين جيڪڏهن سمجهون ٿا ته اها ئي ساڳي آهي جنهن سان حضرت يوسف عليه السلام شادي ڪئي آهي پوء ته پوء اها ته وڏي ڳالهه آهي پوء ان جو ادب ته اڃا ئي وڌيڪ جيئن اسان امهات المومنين جو ادب ٿا ڪريون محمد صلي الله عليه وسلم جي ڪري ته حضرت ساره عليه السلام جو حضرت هاجره عليه السلام جو حضرت يو پنهنجا حضرت ابراهيم عليه السلام جي ڪري يا حضرت صفوره عليه السلام جو حضرت موسيٰ عليه السلام جي ڪري يا جيڪي به نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم حضرت اسحاق جي گهر واري رفيقا يا ربيقا انگريزي منجهه ان کي چون ربيقا پر رفيقا آهي عربي منجهه اها ان جو ادب مطلب ڪرڻ اسان جي لاء لازمي آهي پوء هاڻي هن جو جيڪڏهن هي حضرت يوسف عليه السلام جي گهر واري ٿي آهي نيٺ يا حضرت يوسف عليه السلام سان هن جو عشق آهي ته رب پاڪ هن جي عزت آهي توقير آهي اها سمجهڻ گهرجي ۽ هن جي لاء خلاف لفظ بڇڙو نه چوڻ گهرجي ان کان پوء ٻي ڳالهه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب تمام مختصر لفظن ۾ سڄي ڪهاڻي ڇا ٿيو ڇا ٿيو ڇا ٿيو ڇا ٿيو اهو سڄي ڇٽي دروازا بند ڪيائين غلقت الابواب هي ڳالهه سمجهڻ جي آهي، ابواب هڪڙو در نه پر الاهي دروازا، پاڻ اسان جي روايتن ۾ اچن ٿا ست دروازا غلقت قرآن جو عجيب لفظ آهي اهو ڪو تهان جهڙي مون جهڙو لفظ ڪونهي جو چئون ته يار هي ڪيئن ٿيو هي ڪم غلقت الابواب دروازا سڀ بند ڪيائين. هڪڙو دروازو، هي ٻيو دروازو، هي ٽيون دروازو، هي چوٿون دروازو، غلق ۽ غلق معنيٰ گهٽ ۾ گهٽ قلف ڏنائين يا گهٽ ۾ گهٽ ڪڙو قابو ڪيائين. مطلب جيڪڏهن اڳئين زماني ۾ جيڪي پنهنجا دروازا هوندا ها، هيئن ڪري ڪڙو ڇڪبو، پوء وري ان ۾ هيئن ڪري قلف وجهبو، ڀلا قلف نه به وجهي ته ڪڙو ڇڪي وجهي ته ست دروازا جيڪي بند ٿيا پيا آهن ڪڙي سان.

معاذ الله الله تعالي پناهه ۾ رکي پنهنجي سبحان الله پهرين مطلب ته ان اها ڳالهه چئي ڇڏي قال معاذ الله الله تعالي پنهنجي پناهه ۾ رکي هاڻي سبب ٻڌائي ٿو پهرين پناهه ۾ رکي ڇو ڇا جي ڪري ڪهڙي ڳالهه آهي جنهن جي ڪري پناهه ۾ رکي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي جي هي منهنجو مالڪ جيڪو آهي مطلب ته منهنجو عزيز مصر جنهن مون کي خريد ڪيو، جنهن مون کي پنهنجي گهر ۾ رکيو، جنهن مون کي تو جي اڳيان پيش ڪيو آهي، تو وٽ منهنجي تربيت ڪئي آهي، اهو ته منهنجو قال انه ربي احسن مثواي سهڻي نموني سان منهنجي تربيت ڪئي اٿس، مون کي پرورش ڪئي اٿس ۽ ان جو آئون ڪيئن ڏوهه کڻان جو ان جي

پر خداوند معنيٰ ان جو مالڪ جيڪو آهي ڌڻي آهي ڪنهن شيء جو پاڻ چئون ٿا ڌڻي ڌڻي معنيٰ رب پاڪ ۽ ڌڻي معنيٰ هن شيء جو ڍڳي جو ڌڻي ڪهڙو آهي ڍڳي جو ڌڻي اصل ته رب پاڪ آهي جنهن هن کي خلقيو آهي پر هي مالڪ جيڪو آهي جيڪو وڪڻندو يا خريد ڪندو اهو مالڪ آهي هن جو ته انهي معنيٰ ۾ ڌڻي ٿو سڏجي پنهنجو اهڙي نموني سان اهي لفظ آهن جن جون ٻئي معنائون آهن هاڻي انهي ڪري الله تعاليٰ رب آهي پر هو جيڪو ڌڻي آهي جنهن خريد ڪيو آهي اهو به جيڪو آهي سو ربي آهي ۽ مربي آهي ان کي چئجي مربي جنهن پٽيلو ڪري پاليو آهي پنهنجي گهر منجهه اهو اهڙي نموني سان اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي هڪڙي پهرين اهو سبب ٿي ويو احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ظالم هتي زاني جي معنيٰ ۾ آهي ظالم هتي يعني حد کان لنگهندڙ يعني هي ته حد کان لنگهي وئي ڳالهه جو ماڻهو پنهنجي مالڪ جي گهر واري ۾ وڃي هٿ وجهي ته اها ته تمام ڳالهه وڏي ٿيندي جو آئون پنهنجو اهي ٻئي برهان آهن الله تعاليٰ هن کي ڏنا آهن

ته حضرت يوسف عليه السلام کي تورات ۾ لکيل ڏٺائين ته پنهنجو تورات ۾ لکيل ڏٺائين معنيٰ هي جيڪي نبي آهن انهن کي الله تعاليٰ اهو ئي پيغام ڏئي ٿو ته پنهنجو قتل نه ڪريو زنا نه ڪريو هي چوري نه ڪريو هي نه ڪريو هي ڪريو اهو هڪڙو يونيورسل پيغام آهي جيڪو هر ڪتاب ۾ هر جيڪو مصحف لٿو مٿان حضرت ابراهيم جي مصحفن ۾ حضرت نوح جي مصحف ۾ حضرت ادريس جي مطلب جيڪي به اڳ ۾ اخنوخ ٿي ويا يا جيڪي به ته انهن جي ڪتابن ۾ يا انهن جي شريعت منجه اهو هيو ته ڀئي زنا ڪرڻ جيڪو آهي سو حرام آهي زنا زنا جي ويجهو نه اچو لا تقربوا الزنا ته ڏٺائين تورات ۾ مفسر چون ٿا تورات جا ته ڏٺائين تورات ۾ لکيل ته ته ڏٺو هئائين يا پڙهيو هئائين يا حضرت يوسف يعقوب عليه السلام ان کي ٻڌايو هو يا حضرت اسحاق عليه السلام ان کي ٻڌايو هو يا حضرت ابراهيم عليه السلام وٽان انهن سکيو هو ته زنا ڪرڻ جيڪا سا حرام آهي هاڻي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي ٿي؟ ڇو نه ٿي اچي سمجهه ۾؟ ڀئي نبيء جو اولاد آهن، نبين کي الله تعاليٰ جو جيڪو پيغام آهي اهو سڀني ۾ اهو ئي آهي ته زنا ڪرڻ حرام آهي، ظلم جيڪو آهي سو حرام آهي، چغ چوري جيڪا آهي سا حرام آهي، قتل جيڪو آهي سو حرام آهي، هي فلاڻا فلاڻا ڏوهه جيڪي آهن سي سڀ حرام آهن. انهيء ڪري مفسر انهيء ڳالهه تي ته انهيء ڪري حضرت يوسف عليه السلام ان وقت فوراً اها ڳالهه چئي ته چئي ته قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي هڪڙو برهان اهو انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون الله تعاليٰ فلاح نٿو ڏئي ظالمن تي زناڪارن تي هتي معنيٰ اها ٿي ظالم جي ٻين هنڌ تي ظالمن جون ٻيون معنائون ايڪسٽراويگنٽ معنيٰ جيڪو هڪڙو ون هو ڪراسز دي لمٽ ته هي ڪراس لمٽ ٿيندي ان سينس ۾ ظالم جي معنيٰ ظلم جيڪو اوندهه ۾ هجي يعني علم جي روشني آ، تورات جي روشني آ، قرآن جي روشني آ، انهي منجهان نڪري صحف ابراهيم جي روشني آهي، صحف نوح عليه السلام جا جيڪي ڪتاب هوندا انهن جي روشني آهي، ان جو علم جيڪو شام کان جيڪو سکيائون عليه السلام اهو جيڪو علم آهي اهو روشني آهي، پر جيڪر انهي روشني کي ماڻهو ڇڏي اوندهه ۾ ٿو وڃي ته اهو ظلم آهي، ظلم آهي ته انه لا يفلح الظالمين الله فلاح نه ڏيندو ظالمن کي يعني اهو برهان اچي ويو هليو. هتي هاڻي پوء ٻيا جيڪي اسان جا مفسر آهن اهي چون ٿا ته پوء جبرائيل عليه السلام ان کي کنڀ هنيو ته ان جي شهوت ختم ٿي وئي هلي يا مطلب ته ورا هج رهجي وئي هلي يا حضرت يعقوب عليه السلام کي ڏٺائين ته پنهنجي چپن تي آڱر ٿي رکيائين ته خبردار جو ائين نه ڪر. يا برهان ڏٺائين ته پنهنجو مائي جيڪو آهي سو پنهنجي بت جيڪو هو سو انهيء تي پردو رکيو هو. پر اهي پوء سڀئي مفسرن جون ڳالهيون آهن. ڪجهه سمجهڻ جي لاء اهي سٺيون آهن. پر برهان هو پهريان ٻه اچي ويا هليا. پهريون برهان ته هن چيو ته منهنجي جيڪا تربيت جنهن منهنجي مون کي خريد ڪري ههڙي سهڻي نموني سان مون کي رکيو آهي انهيء جي خلاف آئون اهڙي ڳالهه ڪريان، اها ته وڏي ڳالهه ٿيندي. ٻي ڳالهه اها ته لا تقربوا الزنا تورات ۾ آهي، لا تقربوا الزنا قرآن ۾ آهي، لا تقربوا الزنا ابراهيم جي صحيفن ۾ آهي، لا تقربوا الزنا نوح جي عليه السلام جي صحيفن ۾ آهي، حضرت آدم عليه السلام جو جي تربيت اها هئي، انهيء ڪري اها تربيت آهي جيڪا نبين عليهم السلام کان ايندي ٿي اچي. انهيء ڳالهه کي سمجهڻ جيڪا ته تمام سولي آهي، وڌيڪ برهان جي ڳالهه جيڪا آهي سا ڪرڻ هاڻي ته اڳتي جيڪا آيت ٿي اچي اها جيئن تشريح آهي ته اهو واقعو ٿيو ٿيو ڪيئن اهو اهو پهرين جواب ڏئي ڇڏيائين ڳالهه سمجهي سمجهي ۾ اچي وئي پر هاڻي هڪڙو ته اهو ٿيو ڪيئن ۽ پنهنجو وري الله تعالي ڪيئن بچائي ٿو اهي ٻه ڳالهيون هن ايندڙ آيت ۾ اچن ٿيون ان ۾ فرمائي ٿو ولقد همت به هن مائيء ڪوشش ڪئي يعني ڇڪ ڪئي هن ڏانهن هم هم ڪئي هم ڪئي معنيٰ جيئن هڪڙو چئجي ته ايئن لڙي پئي هن ڏانهن حملو ڪيائين ته سائين ٻير واري صاحب لکيو آهي ته يقينن ارادو ڪري چڪي هئي ارادو هم جي معنيٰ هتي ارادو ڪرڻ ۽ ان ڏانهن ارادي جي ڪوشش جيڪو ماڻهو ارادو ڪري ان تي وري عمل ڪرڻ جي ڪوشش جيڪا ڪري ٿو اهو ٿيندي هم ڪرڻ ولقد همت به مائي جيڪا عورت جيڪا اها هم ڪئي ارادو ڪيائين ۽ اوڏانهين پهچڻ جي ڪوشش ڪيائين وهم بها لولا ان راي برهان ربه اهو گڏي پڙهڻ گهرجي جو ان جي معنيٰ ٿيندي ته هو به انهي تي ڪو ارادو ڪري ۽ اوڏانهين وڃڻ جي ڪوشش ڪري ها جيڪڏهن هاڻي اهو انگريزي ۾ اسين ڪنڊيشنل پنهنجو ڪلاز سيکاريندا آهيون ته ڪي جيڪڏهن هيئن آهي ته پوء هيئن آهي جيڪڏهن هيئن هجي ها ته پوء هيئن هجي ها پوء اهي جيڪي ٽي ٽي هي ڪنڊيشنل ٿيندا آهن ته هي ٿرڊ ڪنڊيشنل ان سينس ۾ آهي ته جيڪڏهن هيئن ٿئي ها ته پوء هيئن ٿئي ها پر معنيٰ ان ۾ ٿيو ته اهو امپاسبل ڪنڊيشنل آهي ته اهو ٿيو ڪونه نه ڪو ٿيندو ته همت لولا هم ولقد همت به وهم بها لولا ان راي برهان ربه جيڪڏهن هو برهان رب جو نه ڏسي ها برهان رب جو ڪهڙو نه ڏسي ها اهي جيڪي ٻه برهان اسان عرض ڪياسون، پهريون برهان ته هن پئي سمجهي ويو هليو تورات جي لفظن منجهان يا ابراهيم عليه السلام جي صحيفن منجهان يا نوح عليه السلام جي صحيفن منجهان يا تربيت جيڪا هن کي نبي جي گهر ۾ ملي حضرت يعقوب عليه السلام وٽان حضرت اسحاق سندس ڏاڏو ان وٽان يا حضرت ابراهيم عليه السلام جيڪو سندس ڄمڻ کان اڳ ۾ گذاري ويو انهيء جي جيڪا ايندي ٿي اچي، انهيء منجهان هن سکيو هو ته پنهنجو جيڪو ماڻهو چڱائي ڪري ٿو، ان سان ماڻهو بڇڙائي نه ڪري. اها پهرين ڳالهه ۽ ٻيو ٻي ڳالهه ته هي ظلم آهي، انڌيري اوندهه آهي، هي جاهلن جو ڪم آهي، هي علم وارن جو ڪم نه آهي، هي شريعت وارن جو ڪم نه آهي، هي مؤمنن پيغمبرن جو ڪم نه آهي جو ماڻهو پنهنجي ملوث ٿئي پنهنجي هن ۾ ڇا چئبو آهي زناڪاري جي ڪم ۾ ۽ ان کان پوء ٽيون برهان ٿي ويو لا يفلح الظالمون الله تعاليٰ انهن کي فلاح نه ڏيندو اهي برهان اچي ويا هليا باقي هاڻ برهان جيڪي پوء اسان چيو ته اسانجي روايتن ۾ جيڪي آهن اهي پر برهان جيڪڏهن نه ڏسي ها اهي به اچي ويا ڀئي هن پر مائي رکيو بت تي پردو رکيو هو يا حضرت يعقوب عليه السلام يا آڱر جو اشارو ٿيو يا ڇا ٿيو ڏٺائين پنهنجي خواب ۾ اها ڳالهه مون آئون چون چوان توهان کي ته پنهنجو فيض محمد صاحب هيو ڇا چئبو آ قاضي فيض محمد نواب شاهه جو يا ڪنهن علائقي جو پوء اهو سائين علامه آء آء قاضي صاحب جي ان ۾ شريڪ ٿيندو هيو يا ڇا صحبتن ۾ پوء چئين ته آئون ويس يورپ ۾ لنڊن ۾ يا ڪٿي پوء ڪنهن مائيء مون کي ڀاڪر پاتو يا ڪنهن ڇا ٿيو پوء فيض محمد صاحب مون پڙهيو ان جي پنهنجي ان منجهه يادداشتن ۾ الاء ڇا هوس نالو ڪتاب جو ان ۾ پڙهيو چي مون کي ان وقت علامه قاضي صاحب جن ڏسڻ ۾ آيا سبحان الله اها تمام هڪڙي سهڻي ڳالهه هن ڪئي فيض محمد صاحب ته تمام سٺو ڪو ماڻهو هو مون جو ڪونه ڏٺو پر الحمد لله ان جو ڪتاب آهي ۽ اهو ڇپيو اٿن پاڻ گهرجي مطلب ته ائين ٿئي ٿو جيڪي ماڻهو وڏي وقعت وارا حيثيت وارا آهن پر اسان لاء توهان جي لاء الله تعاليٰ مغفرت ڪري اسان جي ايڏي حيثيت ڪونهي جو ان هي ته هڪڙو فتنو آهي ان فتني کان بچڻ جيڪو آهي سو رب پاڪ بچائي جنهن کي به بچائي جن کي بچائي ٿو سي فتني کان بچن ٿا حضرت علامه قاضي صاحب جي متعلق به اهو ته هو ٽرين ۾ ويٺو ته هڪڙي مائي ويٺي اڳ ۾ ئي پنهنجو ان منجهه ته ان مائي جي ڀرسان جڳهه هئي خالي پر ان ۾ جڳهه تي ڪونه ويٺو. پوء ان مائيء چيو ته هي ڇو نٿو ويهي؟ پوء اها علامه قاضي صاحب جي گهر واري پوء ٿي جيڪا ايلسا قاضي ته پنهنجو هن کي حيرت ٿي ته هي ڇوڪرو ڇا ٿو ڇو نٿو ويهي مون سان مون سان گڏ؟ پوء اٿس ڪا ڳالهه ٻولهه ڪيائون يا ڇا ٿيو؟ پوء سڄو قصو ان زمان ته اهڙي اهڙا قسم جا به ماڻهو آهن. پر پوء هاڻي رب رب پنهنجي پناهه ۾ جڏهن رکندو تڏهن ٿيندو ائين ڪم اها آيت اڳتي اچي ٿي. جو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ڪذالڪ لنصرف عنه السوء والفحشاء جو انهي اهڙي طريقي سان اسان ان کي بچايوسون انهي سوء کان ۽ برائي کان ۽ فحش کان ٻئي ڳالهيون ٿي ويون يعني فحش جي ڳالهه به ۽ هي بڇڙائي جي ڳالهه ۾ بڇڙائي جي زناڪاري ۽ فحش جي ائين جيڪا گار گند بڇڙو لفظ ڪرڻ يا خيال ڪرڻ سوچ ويچار ان ٻنهي کان اسان هن کي پرهيز ۾ پنهنجي هن ۾ بچايو انه من عبادنا مخلصين، جو انهي ڪري هن کي بچايوسون، جو اسان جو هو مخلص ٻانهو هو. هاڻ هڪڙو مخلص ٻيو مخلص. هاڻ هتي هي ميم صاد لام تي جيڪو اصل زبر آهي ۽ صاد تي زير مخلصل مخلصين اسان جي نجن منجهان هو يعني اسان پنهنجي لاء هن کي نجو ڪيو جي اڳتي وري ساڳيو ايندو ته بادشاهه چوندو ته مون هن کي پنهنجي لاء ڪيو آهي تنهن جو انهي ڪري هي مخلص اسان جو آهي پنهنجو ۽ ٻيو مخلص جيڪو سنسيئر آهي پوء ٻئي پڙهڻيون به ڪن ٿا پنهنجو روايتن منجهه پوء هاڻي اسان هن ڳالهه کي اتي رکون ٿا لولا رءا برهان ربه ڪذالڪ لنصرف عنه السوء ان کان اسان بچايوسون ان کي اسان سوء والفحشاء فحشاء کان ۽ سوء کان، سوء معنيٰ برائي کان، زني، زناڪاري کان ۽ زنا جي خيال کان، لا تقربوا الزنا، زنا جي ويجهو نه اچ، ويجهو نه اچ يعني نه ڪر، اهو عمل نه ڪر پر ان جي ڪو اهڙو ماڻهو قدم ئي نه کڻي جو ان منجهه ماڻهو ڪري پوي، انهيء ڪري اسان ان کي بچايوسون، پوء رب پاڪ جنهن کي بچائي. پوء اڳتي وري جيڪو وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي جيستائين الله تعاليٰ جو رحم نه ٿيندو تيستائين جيڪو آهي سو ماڻهو پنهنجي نفس کان بچي نه ٿو سگهي، جو نفس جيڪو آهي سو بڇڙائيء ڏانهن حڪم ڪري ٿو، وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي، الله تعاليٰ جو رحم هوندو ۽ الله تعاليٰ پاڻ پوء هتي الله تعاليٰ مون جيئن عرض ڪيو سو ته الله تعاليٰ ڪمينٽ ڪندو ٿو وڃي پوء هتي الله تعاليٰ ڪمينٽ ڪري ٿو چئي ٿو انه من عباد ڪذالڪ لنص اسان هن کي ضرور لي لنصرف نصرف عنه السوء والفحش اسان ان کي بچايوسون ائين ڪونه پاڻ ئي بچي ويو هليو پنهنجي خيال تي بچي هليو نه اسان بچايوسون جڏهن اسان بچايوسون تڏهن بچيو يا رب پاڪ جي حڪمت پاڪ جي رحمت الله تعاليٰ جي حڪمت برڪت ان ڪري بچيو هو پاڻ ئي پاڻ پنهنجي خيال سان ڪو ڪونه ٿو بچي سگهي نه ڪو تون نه ڪو آئون نه ڪو منهنجو ڏاڏو نه ڪو چاچو عنه السوء والفحشاء انه